ສະບາຍດີທ່ານ ສົມດີ ຂ່າວ ຂ່າວສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ນະ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ວ່າ ມັນເປັນມາຈັ່ງໃດ ຫຼືວ່າມັນເປັນແນວໃດເນາະ ທີ່ວ່າອຸດອນແຈ້ງຜົນການພິສູດຊາວລາວຄົນໜຶ່ງທີ່ເສຍຊີວິ ດໃນໄທຫັ້ນກໍວ່າ ບໍ່ແມ່ນຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ ອັນນີ້ກະເປັນ ເປັນຂ່າວທີ່ແຕກຕື່ນກັນໃນ ໃນຊ່ວງທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ເພາະວ່າມັນ ຜົນການກວດພິສູດເພິ່ງອອກເນາະ ກະຄືວ່າມີຊາວ ລາວຄົນໜຶ່ງເນາະ ຂ້າມມາ ຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງມາ ໂດຍລັກລອບເຂົ້າມາທາງ ທາງທຳມະຊາດເນາະ ເປັນເຮືອນຳຕາມທ້ອງຖິ່ນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ລັກເຂົ້າມາ ມາຢ້ຽມລູກຢ້ຽມຫຼານ ມາຢ້ຽມຢູ່ທາງອຸດອນທານີ ບັງເ ອີນວ່າມາເສຍຊີວິດໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ແລ້ວກະຊາວບ້ານນີ້ກະເຫັນວ່າ ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງໄທ ຂອງອຸດອນນີ້ເນາະ ໃສ່ຊຸດ ອ່າ ທີ່ວ່າປ້ອງກັນເຊື້ອໂລກ ຫຼືວ່າພະຍາດໂຄວິດສິບ ເກົ້າຢູ່ນີ້ເນາະ ໄປ ອ່າ ເລື່ອງວ່າເກັບສົບ ແລ້ວກະໃຫ້ຟ້າວ ອ່າ ຟ້າວເຜົາ ຟ້າວທຳພິທີທາງສາສະໜາຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະເລີຍຊ່າກັນວ່າເປັນ ເປັນໂຄວິດສິບເກົ້າ ອັນນີ້ກະເປັນເລື່ອງແຕກຕື່ນກັນໄປເນາະ ອັນນີ້ກ ະໃນ ໃນຄວາມເປັນຈິງເນາະ ຄືຕາມທີ່ມີຂ່າວວ່າ ອ່າ ທ້າວ ຄຳປຸ່ນ ພິມຜາດີ ອາຍຸ 61 ປີ ຊາວລາວ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ລັກເຂົ້າເມືອງຕາມຊ່ອງທາງທຳມະຊາດ ຜ່ານຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ເພື່ອໄປຢ້ຽມລູກສາວເນາະ ແລະກະເກີດນອນຂວ້ຳເສຍຊີວິດຢູ່ບໍລິເວນຕຽງໜ້າບ້ານ ບ້ານໜອງລາດ ຕຳບົນໜອງເມັກ ອຳເພີໜອງຫານ ຈັງຫວັດອຸດອນທານີ ໂດຍບໍ່ຊາບສາເຫດ ຊາວບ້ານ ກະແຕກຕື່ນເຖິງ ສາເຫດການຕາຍ ເພາະວ່າທ້າວຄຳປຸ່ນນີ້ ສຸຂະພາບກະແຂງແຮງປົກກະຕິ ຢ້ານຜູ້ຕາຍຕິດພະຍາດໄວຣັດໂຄວິດ-19 ເພາະວ່າຫາກໍເດີນທາງຂ້າມມາຈາກຝັ່ງລາວປະມານຈັກສອງອາທິດ ຂະນະທີ່ສັງຄົມອອ ນລາຍກະຕ່າງແຊໂພສຂ່າວການຕາຍຂອງຊາວລາວອອກໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະກະສະແດງຄວາມບໍ່ສະບາຍໃຈ ວິຕົກວ່າສາເຫດການເສຍຊີວິດເທື່ອນີ້ ໜ້າຊິກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄວິດ-19 ເພາະວ່າພາບທີ່ປ າກົດຕາມສື່ ກະເຫັນເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍກູ້ໄພ ແລະກະແພດສວມໃສ່ຊຸດ PPE ເຂົ້າກວດສອບຜູ້ຕາຍ ແລະກໍຫໍ່ດ້ວຍຜ້າຂ້າເຊື້ອ ກ່ອນຊິໃຫ້ຍາດນຳໄປເຜົາທັນທີເນາະ ອັນຄວາມຄືບໜ້າຫຼ້າສຸດເນາະ ທ່ານ ນິລັດ ພົງສິດທິ ຖາວອນ ຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດອຸດອນທານີ ເພິ່ນກະເປີດເຜີຍຕໍ່ກໍລະນີດັ່ງກ່າວວ່າ ຈາກການກວດພິສູດທາງຫ້ອງປະຕິບັດການຢ່າງລະອຽດແລ້ວ ຂອງສູນວິທະຍາສາດການແພດທີ 8 ຂອງຈັງຫວັດອຸດອນ ທານີ ກະບໍ່ພົບ ອ່າ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລ່າງຜູ້ເສຍຊີວິດລາຍນີ້ ກະຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນສະບາຍໃຈໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງຫວາດວິຕົກເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າຜູ້ກ່ຽວຕາຍນີ້ນະ ທີ່ວ່າຂວ້ຳໜ້າ ຫຼືວ່າຟຸບບໍຊັ້ນເທາະ ຕາຍນີ້ແ ມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ທາງການໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍບໍ່ວ່າ ນອກຈາກທີ່ວ່າບໍ່ແມ່ນໂຄວິດ-19 ນະ ແມ່ນຕາຍຍ້ອນຫຍັງ ໄດ້ບອກບໍ່ ອັນນີ້ກະໄດ້ ອ່າ ນຳຊິ້ນສ່ວນບາງ ບາງຊິ້ນ ແລະກະເຂົ້າຫ້ອງກວດ ຫ້ອງ ອ່າ ໄປ ໄປແລັບ ເພື່ອ ກວດຫາລາຍລະອຽດຢູ່ວ່າ ສາເຫດຂອງການຕາຍເກີດຈາກອີ່ຫຍັງແດ່ ບໍ່ ບໍ່ ຍັງບໍ່ພົບສາເຫດທີ່ ທີ່ແນ່ຊັດເນາະວ່າ ເປັນໂລກກ່ຽວກັບໂລກຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວບໍ່ ຫຼືວ່າເປັນໂລກອື່ນ ອັນນະ ຜູ້ກ່ຽວຕາຍຂວ້ຳໜ້າລົງນີ້ ແມ່ນ ແມ່ນຜູ້ກ່ຽວລົ້ມລົງບໍ່ ຫຼືວ່ານອນຂວ້ຳໜ້າລະຕາຍ ອັນນີ້ກໍຄືຕອນທີ່ລົ້ມລົງຂວ້ຳໜ້າຢູ່ນັ້ນກໍຄືບໍ່ມີຜູ້ໃດເຫັນເນາະ ໄປເຫັນອີກເທື່ອໜຶ່ງກະນອນຂວ້ຳໜ້າ ເສຍຊີວິດແລ້ວ ແມ່ນ ແມ່ນຜູ້ກ່ຽວລົ້ມລົງແມ່ນບໍ່ ລົ້ມລົງແ ມ່ນບໍ່ ອັນ ນອນ ນອນຢູ່ຕຽງ ນອນຢູ່ຕຽງ ໂອ ນອນຢູ່ຕຽງ ບໍ່ແມ່ນລົ້ມ ນອນ ນອນຂວ້ຳໜ້າວ່າຊັ້ນເຖາະ ນອນຂວ້ຳໜ້າຢູ່ຕຽງ ກໍຊິຖາມນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍມີຄົນລາວຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ວຽງຈັນນີ້ລະ ກະຫາກະຕາຍນີ້ກະ ກໍຂວ້ຳໜ້າແບ ບນີ້ລະ ຈັກຕາຍຍ້ອນຫຍັງ ຫາກບໍ່ແມ່ນໂຄວິດ-19 ດອກ ຕາຍຍ້ອນຫຍັງກໍບໍ່ຮູ້ລະ ແຕ່ວ່າປາກົດວ່າຕົນໂຕຫັ້ນມັນຢາກຊ້ຳໆແດ່ ແຕ່ວ່າຜູ້ກ່ຽວນີ້ຕົນໂຕເປັນຈັ່ງໃດນີ້ກະ ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ຈຸດສຳຄັນລະແມ່ນວ່ າທາງການໄທນີ້ລາຍງານວ່າບໍ່ແມ່ນຍ້ອນໂຄວິດ-19 ລະປະຊາຊົນຍັງແຕກຕື່ນຢູ່ບໍ່ ຖືວ່າສະບາຍໃຈໃນສ່ວນໜຶ່ງແລ້ວ ຄັນວ່າມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ບໍ່ແມ່ນທາງການຂີ້ຕົວະບໍ່ ເພາະວ່າຜູ້ຕາຍກໍຕາຍແລ້ວ ສົ່ງສະການແ ລ້ວ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າເຜົາແລ້ວ ແມ່ພະຍາດມັນກະອາດຈະຖືກໄຟເຜົາຜານຕາຍໝົດແລ້ວ ລະກໍເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນນີ້ມີຄວາມສະບາຍໃຈ ກະເລີຍເວົ້າວ່າບໍ່ແມ່ນຍ້ອນໂຄວິດ-19 ກະທັງທີ່ວ່າຍັງບໍ່ຮູ້ຢ່າງຊັດເຈນນີ້ ບໍ່ແມ່ນເພິ່ນຂີ້ຕົວະເລັກໆນ້ອຍໆໄປນຳບໍ່ ອັນນີ້ນອກຈາກຖືວ່າການໂລກພວກໂຄວິດ ເອີ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ກະຖືວ່າເປັນໂລກທີ່ ພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ລະກະປະຊາຊົນກະຕື່ນຢ້ານຢູ່ແລ້ວນະ ຄັນຫາກວ່າຮູ້ພາຍຫຼັ ງວ່າເປັນການຂີ້ຕົວະນີ້ ກະຄື ກໍຄືຊິເປັນເລື່ອງຂອງຄວາມເສຍຫາຍຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກໂດຍພາບລວມເນາະ ປະຊາຊົນກະຄື ຄືຊິບໍ່ຍອມ ການກົວເລື່ອງນີ້ກະຄືຊິເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ລະກະເລື່ອງຂອງກ ານກວດນີ້ກໍຖືວ່າປະເທດໄທກໍຖືວ່າມີ ມີມາດຕະຖານພໍ ພໍສົມຄວນຈັ່ງຊີ້ນະ ອື ກະແປວ່າຜູ້ກ່ຽວມາຢາມລູກຢາມຫຼານຢູ່ອຸດອນ ລະກະເລີຍວ່າບັງເອີນວ່າຕາຍ ລະກະທາງການຢັ້ງຢືນວ່າບໍ່ແມ່ນໂຄວິດ-19 ລະປະ ຊາຊົນກໍຫາຍຫ່ວງໄປແລ້ວເນາະ ແມ່ນ ບໍ່ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເນາະ ອື ໂອເຄ ກະເປັນການດີ ເພາະວ່າຢ້ານມັນລະບາດວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈນີ້ແມ່ນວ່າຈັງຫວັດຊຽງຮາຍນະ ເປີດບ່ອນເຮັດວຽກດ່ານພາສີທີ່ເມືອງຊຽງແສນ ຫຼືວ່າວຽງເກົ່າ ແຖວໆກົງກັນຂ້າມກັບເຂດເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວພຸ້ນແຫຼະ ອັນນີ້ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ນະກໍຖື ວ່າເປັນ ເປັນການຕຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອທີ່ຈະຂະຫຍາຍເລື່ອງຂອງການຄ້າການຂາຍ ການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງ ໄທລາວ ລະກະໄທໄປຈີນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນ ໂດຍເລື່ອງນີ້ ທ່ານຊູໄຊ ອຸດົມໂພດ ທີ່ປຶກສາດ້ານພັດທະ ນາລະບົບສິດທິປະໂຫຍດທາງພາສີ ກ່າວວ່າ ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານທີ່ເຮັດວຽກດ່ານພາສີຊຽງແສນແຫ່ງໃໝ່ ກະເປັນໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍໂຕຂອງການ ຄ້າເຂດແດນໃນຈັງ ຫວັດຊຽງລາຍ ລະກະເພື່ອເພີ່ມ ຫຼືວ່າເພີ່ມສັກກະຍະພາບ ຫຼືວ່າຂີດຄວາມສາມາດໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂ້າມເຂດແດນ ດ່ານພາສີຊຽງແສນກໍເປັນດ່ານພາສີທາງບົກທີ່ຢູ່ຕິດກັບເຂດແດນຂອງສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ລະກະສາທາລະນະລັດສະຫະພາບມຽນມາ ໂດຍມີແມ່ນ້ຳຂອງພາກລວມກັນເປັນເຂດແດນ ມີເຂດພື້ນທີ່ຮັບຜິດຊອບຢູ່ 5 ອຳເພີເນາະ ແລ້ວກະມີດ່ານເຂດແດນຢູ່ສີ່ຈຸດ ຈຸດຜ່ານ ເຂດແດນຖາວອນສອງຈຸດ ແລ້ວກະຈຸດເຊື່ອມຜົນອີກໜຶ່ງຈຸດ ໂດຍມີມູນລະຄ່າ ໃນປີທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ມີມູນລະຄ່າການຄ້າຂາຍໃນປີງົບປະມານ 2019 ຢູ່ທີ່ປະມານ 18,463 ລ້ານບາດເນາະ ອັນ ກ່ຽວ ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ທີ່ວ່າທ່ານລາຍງານນີ້ນະ ມື້ກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າ ອັນ ດ່ານຊຽງແສນນີ້ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນທາງບົກນີ້ນະ ອັນນີ້ໝາຍເຖິງວ່າທາງບົກກັບປະເທດພະມ້າບໍ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈຳໄດ້ນີ້ແມ່ນວ່າ ລະຫວ່າງແດນລາວກັບ ແດນໄທ ໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລ້ວກະຊຽງແສນນີ້ມັນ ມັນມີນ້ຳຂອງໄຫຼຜ່າກາງໃດ໋ ອັນນີ້ແມ່ນ ຕິດກັບພະມ້າໂດຍທາງບົກ ແຕ່ວ່າຝັ່ງລາວມີນ້ຳຂອງຂັ້ນ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນໆ ຄັນວ່າເປັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້ານະ ໃນ ການຄ້າຂາຍກັບລາວ ອັນ ທ່ານເວົ້າວ່າ ທ່ານລາຍງານວ່າມັນຕົກເປັນຈຳນວນມາກມາຍນີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບສິນຄ້າທຸກປະເພດບໍ ຫຼືວ່າບາງປະເພດ ຄັນວ່າແມ່ນບາງປະເພດນີ້ແມ່ນຫຍັງເນາະ ສິນຄ້າ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຈາກຊຽງແສນນີ້ ສົ່ງໄປຂາຍ ສົ່ງໄປທາງ ທາງລາວນີ້ເນາະ ສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິເປັນພວກນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງ ເປັນງົວ ເປັນຄວາຍທີ່ມີຊີວິດ ແລ້ວກະຊິ້ນສ່ວນໄກ່ແຊ່ແຂງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເຂົ້າເດ້ ນ້ຳປູນ້ຳປາ ເດ້ ເກືອເດ້ ອັນນີ້ກະເປັນ ເປັນຈຳນວນໜ້ອຍເນາະ ຖືວ່າ ອັນນີ້ເວົ້າເຖິງສ່ວນໃຫຍ່ເນາະ ວ່າສິນຄ້າຫຼັກໆ ຖ້າເປັນສິນຄ້າພວກນ້ຳປູນ້ຳປາ ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ມັນ ມັນກະມີຢູ່ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະຕາມ ອ່າ ຈຸດເຊື່ອມຜົນຕ່າງໆ ກະ ກະມີການຂາຍລາຍຍ່ອຍກັນພໍສົມຄວນຢູ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າຕົວເລກນີ້ ຫຼັກໆທີ່ເປັນມູນລະຄ່າສູງ ກະຄືເລື່ອງຂອງນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງນີ້ເນາະ ເປັນຫຼັກເນາະ ອືມ ເພາະວ່າໄດ້ຖາມນີ້ກໍຍ້ ອນວ່າ ທີ່ວ່າໃນອະດີດເນາະ ໃນຄາວຕົ້ນໆ 60 ຫຼືວ່າທ້າຍ 50 ພຸ້ນ ເມືອງຫຼວງພະບາງ ຫຼືວ່າແຖວໄຊຍະບູລອກບູລີ ເວົ້າງ່າຍວ່າຕັ້ງແຕ່ຊຽງແສນໄປຮອດຫຼວງພະບາງນີ້ ຝັ່ງລາວນີ້ແມ່ນວ່າອາໄສສິນຄ້າຈາກ ຈັງຫ ວັດຊຽງຮາຍ ຫຼືວ່າຊຽງໃໝ່ ມາທາງລົດ ເພາະວ່າບໍ່ມີທາງໄປ ຫຼືວ່າທາງມາ ມັນມາຜ່ານວຽງເກົ່າ ຫຼືວ່າຊຽງແສນໝົດ ແລ້ວກໍລົງເຮືອ ແລ້ວກໍນຳລົງໄປຫຼວງພະບາງພຸ້ນລະ ນ້ຳມູກນ້ຳມັນ ໂດຍສະເພາະນ້ຳມັນ ກາດເປັນປີບ ແລ້ວກະເກືອ ນ້ຳປູນ້ຳປາ ເຄື່ອງບໍລິໂພກທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ມັນໄປທາງເຮືອໝົດ ແຕ່ວ່າໃນສະໄໝນີ້ມັນກໍມີການປ່ຽນແປງແລ້ວ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າເປີດ ດ່ານພາສີນີ້ນະ ທີ່ວ່າສຳລັບຝັ່ງລາວນີ້ ນະ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ມັນເປັນຫ້ອງການໃຫຍ່ບໍ ຫຼືວ່າເປັນຫ້ອງການນ້ອຍໆດັ່ງເດີມ ທີ່ວ່າແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ພຸ້ນ ຕະກີ້ເປັນຫ້ອງການນ້ອຍໆເນາະ ຕອນນີ້ກະຄືການສ້າງໃໝ່ນີ້ ກະເປັນສ້າງຫ້ອງການຂະໜາດໃຫຍ່ ເງິ ນລົງທຶນໃນການກໍ່ສ້າງເທື່ອນີ້ນະກະ ທັງໝົດກະ 203 ລ້ານກວ່າບາດເນາະ ກະຖືວ່າເປັນຫ້ອງການທີ່ເປັນແບບສາກົນ ໃຫຍ່ຄ້າຍໆກັບດ່ານພາສີຢູ່ ຢູ່ໜອງຄາຍຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນ ແຖວອັນນ່າ ວຽງເກົ່າ ຫຼືວ່າຊຽງແສ ນ ຂ້າມໄປແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແຖວໆເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງນີ້ ແມ່ນວ່າມີແຕ່ໄປທາງເຮືອບໍ ຂົວນີ້ ສະພານນີ້ຍັງບໍ່ມີເທື່ອໃດເນາະ ຍັງ ຍັງ ຍັງບໍ່ມີເນາະ ຍັງບໍ່ມີ ເອີ ກໍແປວ່າລົງເຮືອລົງແພຄືເກົ່າ ຍາກຄືເກົ່າຫັ້ນລະເນາະ ແມ່ ນ ເປັນ ເປັນທ່າເຮືອພານິດຊຽງແສນເນາະ ລຽກວ່າທ່າເຮືອພານິດ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ວ່າສົນໃຈອີກນີ້ແມ່ນວ່າ ຫວຽດນາມເປັນມາຈັ່ງໃດ ຫຼືວ່າເຮັດແນວໃດຫວາ ຂາຍເຂົ້າໄດ້ລາຄາດີກວ່າໄທວ່າຊັ້ນ ມັນເປັ ນແນວໃດເນາະ ເພາະວ່າຕາມປົກກະຕິແລ້ວນີ້ ຫວຽດນາມກັບໄທນີ້ແຂ່ງກັນເປັນຕົວເດັ່ນໃນການຄ້າເຂົ້າວ່າຊັ້ນນະ ແຕ່ວ່າບັດນີ້ນີ້ ຫວຽດນາມຂາຍດີກວ່າ ກໍແປວ່າຫວຽດນາມເດັ່ນກວ່າຕົວະ ຫຼືວ່າມັນເປັນ ແນວໃດ ໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງໄດ້ ອັນນີ້ເລື່ອງຂອງການແຂ່ງຂັນເຂົ້າເນາະ ຕອນນີ້ກໍທາງໂລກນີ້ກໍຊິມີຫວຽດນາມ ມີ ມີໄທ ກະມີອິນເດຍເນາະ ທີ່ກະມີການແຂ່ງຂັນກັນຄ່ອນຂ້າງສູງເນາະ ແຕ່ວ່າໃນ ໃນໄລຍະນີ້ ເນາະ ເລື່ອງຂອງຄ່າເງິນບາດຂອງປະເທດໄທມັນອ່ອນຄ່າ ກະເຮັດໃຫ້ທາງຫວຽດນາມນີ້ຂາຍເຂົ້າໄດ້ ໄດ້ລາຄາດີກວ່າເນາະ ອັນນີ້ກະເປີດເຜີຍໂດຍສຳນັກຂ່າວຂອງຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ສະເໜີຂ່າວ ໂດຍ ລະບຸວ່າ ຄ່າເງິນບາດຂອງໄທອ່ອນລົງເນາະ ກະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າຂອງຫວຽດນາມນີ້ຂາຍໄດ້ໃນລາຄາແພງກວ່າ 3 ເປີເຊັນ ໂດຍເຂົ້າຫັກ 5 ເປີເຊັນ ກະມີລາຄາ 468 ເຖິງ 472 ຫຼຽນສະຫະລັດ ຫຼືປະມານ 15,000 ບາດຕໍ່ຕັນເ ນາະ ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ສູງກວ່າເຂົ້າໄທຢູ່ 15 ຫຼຽນ ຫຼືວ່າ 480 ບາດ ໂດຍລາຄາເຂົ້າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 6.8 ເປີເຊັນ ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ສຳລັບຫວຽດນາມເນາະ ກໍເປັນຜູ້ສົ່ງອອກເຂົ້າເປັນອັ ນດັບ 3 ຂອງໂລກ ລອງຈາກອິນເດຍເນາະ ກັບປະເທດໄທ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງຂາຍເຂົ້ານີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນປະເທດຫວຽດນາມວ່າ ຫຼືວ່າເວົ້າວ່າ ແຈ້ງວ່າ ຂາຍໄດ້ດີກວ່າປະເທດໄທນີ້ ຍ້ອນລາຄາເງິນບາດ ຕົກຕ່ຳຊັ້ນບໍ ຫວຽດນາມເວົ້າຊັ້ນບໍ ແມ່ນ ມັນຜິດປົກກະຕິໃດ໋ ທີ່ວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈໃນດ້ານເສດຖະກິດນີ້ແມ່ນວ່າ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເພື່ອວ່າຈະຂາຍສິນຄ້າໄດ້ຫຼາຍຈັ່ງຊີ້ ກະຫຼຸ ດນ້ຳເງິນລົງ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ ໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຂອງເງິນໂດລາອົດສະຕຣາລີນີ້ຕົກຕ່ຳລົງ ເພື່ອວ່າຕ່າງປະເທດເຂົາຊິຊື້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ ແຕ່ກ່ອນຕະກີ້ເນາະ ດອນໜຶ່ງມັນຊື້ໄດ້ໜຶ່ງກິໂລຈັ່ ງຊີ້ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ມັນນ້ຳເງິນໂດລາອົດສະຕຣາເລຍລົງມາເປັນ 50 ຈັ່ງຊີ້ ມັນກໍຊື້ໄດ້ສອງກິໂລຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າຫວຽດນາມຊ້ຳເວົ້າວ່າລາຄາເງິນບາດຕົກຕ່ຳ ແລະເພິ່ນຂາຍໄດ້ດີນີ້ ມັນ ມັນບໍ່ແມ່ນຕິ ຄື ຄືຂາຍໄດ້ ລາຄາແພງກວ່າຈັ່ງຊີ້ນະ ໂອ ຂາຍ ຂາຍໄດ້ລາຄາແພງກວ່າ ໄດ້ແພງກວ່າ ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ຂາຍຫຼາຍກວ່າ ແຕ່ວ່າຂາຍໄດ້ລາຄາແພງກວ່າ ຂາຍ ຂາຍໄດ້ລາຄາແພງກວ່າ ກໍແປວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ບໍ ທີ່ວ່າຜູ້ຊື້ນີ້ໄປຊື້ຂ ອງແພງ ບໍ່ຊື້ຂອງຖືກ ອັນນີ້ກໍ ກະເປັນເຫດຜົນຂອງ ຂອງທາງຫວຽດນາມ ເພາະວ່າລູກຄ້າຊຶ່ງເປັນຫວຽດ ເອີ ຟີລິບປິນ ກໍຄືມີ ມີການເຮັດສັນຍາກັນລ່ວງໜ້າຈັ່ງຊີ້ເນາະ ການຄ້າການຂາຍຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນໃນ ໃນ ຊ່ວງທີ່ວ່າເງິນບາດຂອງໄທອ່ອນ ເພາະວ່າບໍ່ວ່າເຈົ້າ ບໍ່ວ່າຂ້ອຍ ບໍ່ວ່າໃຜກໍຢ່າ ໃນການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼືວ່າໃນດ້ານພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຕະຫຼາດ ຫຼື ຫຼືວ່າຄົວເຮືອນຕ່າງໆໄປຊື້ເຄື່ອງຊື້ຂອງນີ້ ໃຜ ກະຊື້ເຄື່ອງທີ່ວ່າຄຸນນະພາບດີ ແລະກໍລາຄາຖືກ ອັນນີ້ລາຄາໄທຖືກກວ່າ ແຕ່ວ່າໄປຊື້ຫວຽດນາມຫຼາຍນີ້ ມັນ ມັນ ມັນມາແປກເວີຍ ມັນ ມັນຈັກເວົ້າຈັ່ງໃດ ແຕ່ວ່າເອົາຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ແປວ່າຫວຽດນາມເພິ່ນເວົ້າຈັ່ງ ຊັ້ນ ແລ້ວປະເທດໄທນີ້ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າຂາຍເຂົ້າບໍ່ໄດ້ດີວ່າຊັ້ນເທາະ ແລະລາຄາບໍ່ໄດ້ດີທໍ່ຂອງຫວຽດນາມຊີ້ ແລະພວກເພິ່ນມອງເຫັນບໍ່ວ່າມັນແມ່ນຍ້ອນຫຍັງ ແລະຊິປັບປຸງແບບໃດ ໄທໄດ້ຊີ້ແຈງບໍ່ ອັນນີ້ເລື່ອງ ຂອງ ອາ ເລີ້ກວ່າຄ່າເງິນບາດທີ່ອ່ອນລົງນີ້ເນາະ ຖ້າຫາກວ່າ ຖ້າເບິ່ງໃນໃນແງ່ດີນີ້ເນາະ ກະຄືວ່າຕ່າງປະເທດ ໃນເງິນທໍ່ທໍ່ເກົ່ານີ້ເນາະ ກະຊື້ເຂົ້າຂອງໄທໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະກະໄທນີ້ກະຈະສົ່ງອອກເຂົ້າກັ ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລະກະບາງປະເທດກະ ກະ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດສັນຍາລ່ວງໜ້າກັບຕ່າງປະເທດ ປະເທດອື່ນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະສັ່ງຊື້ເຂົ້າໄທຫຼາຍຂຶ້ນຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນ ກະທ່ານແດນ ບັນຫາເຂົ້າໃນສະໄໝ ອາ ທັ ກສິນ ຫຼືວ່ານ້ອງສາວເພິ່ນເປັນນາຍົກຫັ້ນ ມັນ ມັນແກ້ຕົກແຕກໄປແລ້ວແມ່ນບໍ່ ຕອນນີ້ກະຖືວ່າຂະບວນການພິຈາລະນາຂອງຂອງຂອງສານນີ້ເນາະ ກະໄດ້ໄດ້ສິ້ນສຸດແລ້ວ ເລື່ອງຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກະຖື ກດຳເນີນຄະດີ ແລະກະເຖິງຂະໜາດລັດຖະມົນຕີບາງສ່ວນກະໄດ້ຕິດຄຸກຕິດຕະລາງໄປແລ້ວຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກໍແປວ່າແລ້ວໄປແລ້ວ ແຕ່ແຕ່ວ່າຢາກຢາກຊາບ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະບໍ່ຮູ້ ຫຼາຍຄົນອາດຈະ ບໍ່ຮູ້ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າອາເສ່ຍໃຫຍ່ທີ່ວ່າເປັນຜູ້ຄ້າຂາຍເຂົ້າໃນສະໄໝອັນຍິ່ງລັກຫັ້ນນະ ແມ່ນແມ່ນຜູ້ກ່ຽວຖືກໂທດບໍ່ ອັນນີ້ກໍຄືຄືຖືກຖືກກ່ຽວໂທດນຳ ແລະກະຢູ່ລະຫວ່າງການພິຈາລະນາຂອງຂອງສານຢູ່ວ່າ ຄວາ ມຜິດຊິຂະໜາດໃດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າມີຈຳນວນຫຼາຍພໍສົມຄວນຢູ່ ອັນເຂົ້າໄທທີ່ວ່າຂາຍດັກຂາຍດີ ມີລາຄາດີ ແລະກໍເຂົ້າດີວ່າຊັ້ນ ມັນແມ່ນເຂົ້າຫຍັງເນາະ ຫອມມະລິຄືເກົ່າບໍ່ ກະຍັງເປັນເຂົ້າຫອມມະລິເນາ ະ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ເນຍ ກະມີເຂົ້າອີກຫຼາຍພັນທີ່ທາງ ທາງການໄທໄດ້ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າຍັງ ຍັງສູ້ ເລື່ອງຂອງເຂົ້າຫອມມະລິ ຍັງຖືວ່າຍັງ ຍັງເປັນຈຸດເດັ່ນຂອງ ຂອງໄທຢູ່ເນາະ ຫຼືອັນນ່າ ຂໍຖາມໄດ້ ເພາະວ່ າມັນເປັນສິ່ງແປກໆ ກໍວ່າແມ່ນ ເພາະວ່າຄົນລາວນີ້ ລາວລາວນີ້ ບໍ່ວ່າຢູ່ຫົນແຫ່ງໃດກະຢ່າ ແມ່ນກິນເຂົ້າໜຽວ ຄັນວ່າຫວຽດນາມນີ້ ມັນບໍ່ຕ້ອງເບິ່ງຍາກດອກ ຄອບຄົວໃດວ່າແມ່ນລາວຈັ່ງຊີ້ ມັນບໍ່ກິນເຂົ້າໜຽວຊີ້ ກະເດົາໄດ້ວ່າແມ່ນຄົນຫວຽດແຫຼະ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ຄົນຫວຽດນີ້ ອັນເກີມຊ່ວຍເຄິງເດືອກ ກິນເຂົ້າໜຽວບໍ່ເປັນວ່າຊັ້ນເທາະ ແຕ່ວ່າຄົນລາວນີ້ຢູ່ຫົນແຫ່ງໃດມັນກໍກິນເຂົ້າໜຽວນະ ຄົນລາວພາກອີ ສານນີ້ກະມັກກິນເຂົ້າໜຽວບໍ່ ຫຼືວ່າກິນເຂົ້າເຈົ້າດັ່ງຄົນໄທ ອັນນີ້ເນາະ ຖ້າເວົ້າເຖິງພາບລວມເນາະ ພາບລວມເຂົ້າໜຽວສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິຜະລິດຢູ່ໃນໃນພາກພາກອີສານນີ້ລະເນາະ ຄົນອີສານຊິກິນເຂົ້າໜຽ ວຫຼາຍ ແຕ່ວ່າບາງສ່ວນກໍຈະມີເລື່ອງຂອງເຂົ້າເຈົ້າຢູ່ ແຕ່ວ່າກໍຍັງໜ້ອຍກວ່າເລື່ອງຂອງເຂົ້າໜຽວ ເຂົ້າໜຽວນີ້ກໍຖືວ່າເປັນແຫຼ່ງໃຫຍ່ຂອງພາກອີສານທີ່ທີ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ເນາະ ອືມ ກໍແປວ່າເຂົ້າໜຽວນີ້ເ ປັນອາຫານຫຼັກຂອງຂອງຄົນລາວ ບໍ່ວ່າລາວອີສານຫຼືລາວລາວກໍຢ່າ ແມ່ນໆ ຂອງຄົນລາວວ່າຊັ້ນເທາະເນາະ ແມ່ນ ກໍຄືຢູ່ກຸງເທບກຸງໄທນີ້ເນາະ ຕາມຖະໜົນຫົນທາງເພື່ອຄວາມສະດວກເນາະ ກໍຊິມີເລື່ອງຂ ອງເຂົ້າໜຽວໝູປີ້ງ ສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິເປັນຄົນອີສານຄົນລາວທີ່ໄປເຮັດງານເຮັດວຽກນີ້ເນາະ ໄປຊື້ໄປກິນເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍ ຄືປີ້ງໝູ ແລະກະປັ້ນເຂົ້າໜຽວຍ່າງນຳທາງຈັ່ງຊີ້ກໍຍັງໄດ້ເນາະ ເອີ ຄືມັນ ກະແມ່ນແທ້ຢູ່ ເພາະວ່າໃນສະໄໝ 70 80 ຫັ້ນ ຍາມກາງຄ່ຳກາງຄືນ ໄປຊອກກິນອາຫານລາວ ຫຼືວ່າເຂົ້າໜຽວຫັ້ນ ບ່ອນທີ່ວ່າບໍ່ພາດຈັກເທື່ອກໍແມ່ນສະຖານີລົດໄຟຫົວລຳໂພງ ຢູ່ກຸງເທບລະ ບ່ອນນັ້ນແຖວອະນຸສາວ ະລີອະທິປະໄຕມະຫາ